ຄົນຮົງກົງທີ່ຖືກທາງການຮົງກົງ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກ່າວຫາຕ່າງໆ ຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງການປະທ້ວງໃດໆ ໃນຮົງກົງ ມີການກ່າວຫາວ່າມີການທາລຸນຄົນຮົງກົງໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ ະ ກໍມີການບັງຄັບຄົນຮົງກົງໜີໄປຈາກຮົງກົງ ມີການເຊື່ອຖືວ່າທ່ານ ໄຊມອນ ເຊັງ ຖືກຕາມຈັບໂດຍຕຳຫຼວດຂອງຮົງກົງຢູ່ ເຊັງ ເປັນທ່ານໜຶ່ງຈາກ 6 ຄົນ ທີ່ຖືກລາຍງານວ່າກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍຂອງກົ ດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນີ້ສາມາດຈຳຄຸກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຖິງຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊັງ ຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍໃດໆ ໄຊມອນ ເຊັງ ບັດນີ້ຢູ່ກິນຢູ່ໃນກຸງລອນດອນ ນະຄອນເອກຂອງປະເທດອັ ງກິດ ທ່ານກຳລັງເຄື່ອນໄຫວສ້າງຊຸມຊົນ ປຸກລະດົມມວນຊົນຢູ່ນອກຮົງກົງ ທີ່ເປັນຖິ່ນຖານເດີມຂອງພວກທ່ານ ທ່ານ ເຊັງ ເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກປະຊາທິປະໄຕທີ່ພວກທ່ານລໍຄອຍມານານແສນນານແລ້ວ ເປັນສິ່ງທີ່ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄົນຮົງກົງ ພວກທ່ານຈະພຽງແຕ່ສ້າງປະຊາທິປະໄຕອັນໜຶ່ງຂຶ້ນເພື່ອຮົງກົງເອງ ທ່ານຕັ້ງບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂຶ້ນແລ້ວ ດັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫວັນຊັ້ ນຟ້າ ຄື Haven Assistance ທີ່ເປັນຄະນະເຟສບຸກຄະນະໜຶ່ງ ເພື່ອຊູດຊ່ວຍຄົນຮົງກົງທີ່ຢາກໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ທ່ານຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນວ່າ ຈຸດປະສົງແມ່ນຊູດຊ່ວຍຄົນຮົງກົງທີ່ອາດຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍທາງກ ານຮົງກົງ ໂດຍນີ້ພວກທ່ານໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງການຂໍລີ້ໄພຂອງແຕ່ລະປະເທດແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານ ໄຊມອນ ເຊັງ ເປັນຄົນຮົງກົງທີ່ມີອາຍຸ 29 ປີ ແລະ ດັງຂຶ້ນທົ່ວໂລກນີ້ໃນປີ 2019 ເມື່ອມີການເວົ້າວ່າທ່ານຖືກສື ບສວນ ແລະ ຕີຕ່ອຍໂດຍຕຳຫຼວດສາຍລັບຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນໄລຍະການເດີນທາງໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຢູ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການເວົ້າວ່າ ນີ້ ອີງຕາມວົງການຂ່າວອັນໜຶ່ງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເຊັງ ເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງຈາກ 6 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຄົນທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອງການຈັບ ໃນຖານວ່າໄດ້ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍຄວາ ມໝັ້ນຄົງໃໝ່ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ການທີ່ທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຈັບຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ ເປັນຄ້າຍກັບວ່າ ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆ ທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຊ້ກົດໝາຍຄວາ ມໝັ້ນຄົງໃໝ່ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃສ່ຄົນທີ່ເຂົ້າຂ້າງປະຊາທິປະໄຕທີ່ເປັນຄົນຮົງກົງທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຄືຄົນຮົງກົງທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນຮົງກົງ ເລ ຮາຍ ຊານ ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານກັບການສຶກສາເບິ່ງອາຊີນນາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of Technology ເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ການສັ່ງຈັບຄົນຮົງກົງ 6 ຄົນ ທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອງການຈັບນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບກະແທກໃນດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນວ່າມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວທີ່ກົດໝາຍນັ້ນມີ ຜົນກະທົບໃສ່ຄົນຮົງກົງທີ່ຢູ່ໃນຮົງກົງຢູ່ ທ່ານ ຊານ ເວົ້າວ່າ ສຳລັບຄົນຮົງກົງ ມັນຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະກະທຳອັນໃດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ຍ້ອນຕາມທີ່ທ່ານຮູ້ເຫັນໃນສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ທີ່ພັກລັ ດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈັບ ຈິມມີ ເລ ໂດຍເຫດນີ້ ມັນໝາຍຄວາມວ່າພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພະຍາຍາມຄວບຄຸມສຽງຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງ ຈິມມີ ເລ ເປັນເຈົ້າຂອງຂ່າວສານອັນໜຶ່ງໃ ນຮົງກົງ ທັງກໍເປັນມະຫາເສດຖີຄົນໜຶ່ງອີກດ້ວຍ ແອລເດຍ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ປົບຫຼົບໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຄະດີກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າໄດ້ກະທຳອັນໃດຜິດໄປ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າຕົນເປັ ນພຽງແຕ່ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນຜິດ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາຊື່ໆ ແອລດາ ທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງທາງການຮົງກົງເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ຕົນປົບຫຼົບໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ທ່ານກໍເອີ່ ຍວ່າ ທ່ານຈະມີປາກມີສຽງສຳລັບຄົນຮົງກົງຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ເຂົ້າຂ້າງຮົງກົງຢູ່ຕໍ່ໄປ ນີ້ແມ່ນທີ່ດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານເລືອກໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ຍ້ອນວ່າໃນທຸກໆມື້ນີ້ ຮົງກົງບໍ່ມີເສລີພາບໃນດ້ານວາຈາອີກແລ້ ວ ຕຳຫຼວດຮົງກົງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງຫຍັງກ່ຽວກັບການສັ່ງຈັບຕ່າງໆນັ້ນ